SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແຕ່ບາງຄົນກໍກຳລັງຊອກຫາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງ ແ ລະ ຫຼາຍຄົນກໍພົບວ່າ ການຮັບເອົາພະນັກງານທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ Autism ຫຼື ADHD ມາພ້ອມກັບຄວາມໄດ້ປຽບ ດັ່ງ Sarah Conte ລາຍງານ Anthony Ni ມີຂໍ້ມູນສະໝັກວຽກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍ າຕີໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຄະນິດສາດການເງິນ ລາວໄດ້ສອນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ ແລະ ເກັ່ງໃນສາມພາສາ ແລະ ລາວກໍເປັນ Autistic ເຊັ່ນກັນ ແລະ ລາວເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຊຳນານສູງໃນຖານະທີ່ປຶ ກສາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ I'm doing those quality assurance measures ຂ້ອຍເຮັດວຽກການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ຂ້ອຍຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຊອບແວເຮັດວຽກດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຂ້ອຍໃຊ້ທັກສະການຂຽນໂປຣແກຣມຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອສ້າງສະຖາ ນະການການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທຸກຄົນເປັນມິດກັບຂ້ອຍຫຼາຍ ພວກເຂົາຈະເວົ້າວ່າ ເອີຍ ແອນໂທນີ ເຈົ້າຮູ້ຈັກວິທີຂຽນຊອບແວນີ້ບໍ່? ພວກເຂົາຈະໃຫ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງແກ່ຂ້ອຍສະເໝີ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມດີໃຈ ຊາເນ ເບຣສຟອດ ແມ່ນຊາວ Wiradjuri ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນ Autism ແລະ ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງຕາ ຫຼື Dyslexia ນາງມັກວຽກທີ່ນາງເຮັດຢູ່ Woolworths ແ ລະ ນາງກໍເຮັດວຽກດີ ນາງໄດ້ຮັບລາງວັນ Cashier of the Year ລະດັບຊາດ ລາວເວົ້າວ່າ

ສຳນັກງານສະຖິຕິກ່າວວ່າ ອັດຕາການວ່າງງານຂອງຄົນທີ່ເປັນໂອຕິຊຶມແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 34 ເປີເຊັນ ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າສາມເທົ່າຂອງອັດຕາຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ແປດເທົ່າຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມພິການ ເ ຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມພຽງແຕ່ 38 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເວົ້າກວ້າງກວ່ານັ້ນ ຄາດຄະເນວ່າປະມານ 15 ຫຼື 20 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງ ບໍ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ ງ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງ ຫຼື neurodiversity ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງ ກໍແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ມະນຸດບໍ່ໄດ້ມີປະສາດຄືກັນທັງໝົດທຸກຄົນໃນໂລກ ມີການຄາດຄະເນວ່າປະມານ 15-20% ຂອງປະຊາກອນທົ່ວໂລກມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ ສະໝອງ ຖ້າເຮົາປຽບທຽບສິ່ງນີ້ຕໍ່ສະພາບການຂອງອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າຊາວອອສເຕຣລຽນປະມານ 3.5 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງ ບໍ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງ ມັນຍາກທີ່ຈະມີຕົວ ເລກສະຖິຕິທີ່ແນ່ນອນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງນີ້ ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ບ່ອນເຮັດວຽກກໍຊອກຫາວິທີການທີ່ຈະຮັບເອົາໂອກາດພິເສດທີ່ສ ະໜອງໃຫ້ໂດຍພະນັກງານທີ່ຄິດ ແລະ ເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ ຫຼາຍບໍລິສັດ ຮວມທັງ Microsoft, Woolworths, IBM ແລະ ANZ ໄດ້ດຳເນີນການຫາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງ ແລະ Telstra ກໍເປັນອີກໜຶ່ງໃ ນຈຳນວນບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກການທົດລອງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງຜູ້ສະໝັກ 6 ຄົນທີ່ມີອໍຕິສຶມ ທັງໝົດກໍໄດ້ເຮັດວຽກຖາວອນເຕັມເວລາ ໂດຍເປັນວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍ ຫຼື Network Engineers ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ຈັດການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິສະວະກອນຄລາວ ຫຼື Cloud Engineer ຜູ້ຈັດການກ່າວວ່າ ພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພັດທະນາທັກສະການສື່ສານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມອົດທົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ ະ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຈ້າງຕື່ມອີກ CEO ຂອງ Telstra ທ່ານ Anthony Penn ກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນຈຸດເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີພະນັກງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບວຽກງານນັ້ນໆ Bodo Mann ຜູ້ຈັດການ Auticon ທີ່ ປຶກສາດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ຈ້າງຜູ້ທີ່ເປັນ Autism ໂດຍສະເພາະ ລາວເຫັນສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນວ່າອອສເຕຣເລຍກຳລັງເລີ່ມຍອມຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານສະໝອງໃນການເຮັດວຽກ I do see some very positive signs. Um because I think ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນບາງສັນຍານໃນທາງບວກ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນເວລາດົນແລ້ວທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າ ງທາງສະໝອງເປັນຂອບເຂດຕໍ່ໄປໃນການຮັບເອົາຄວາມແຕກຕ່າງ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການຄົ້ນຄິດສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະວິເຄາະເບິ່ງແລ້ວ ມັນກໍແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄິດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມາພ້ອມກັບຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປີ 22 ນີ້ແມ່ນປີສຳລັບບໍລິສັດອອສເຕຣເລຍ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການໂອກາດເທົ່ານັ້ນ ຜົນສຳເລັດຂອງ Auticon ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນ ໜຶ່ງໃນໂຄງການທົດລອງຂອງ Auticon ຊຶ່ງຫາກໍໄດ້ຮັບລາງວັນ Digital Disruptor ຂອງສະມາຄົມຄອມພິວເຕີອອສເຕຣເລຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມັນໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະປັບປຸງໂປຣແກຣມລະຫັ ດບາສຳລັບ Woolworths ໂດຍການໃຊ້ຫຸ່ນຍົນ ແຕ່ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນລຸຜົນໃນສິ່ງນີ້ ພະນັກງານໄດ້ເຮັດລະບົບອັດຕະໂນມັດຊຶ່ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບການສະແກນນິງເຊັ່ນກັນ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອ ງໂຄງການແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງແມ່ນໄດ້ຖືກເຫັນຢູ່ບ່ອນອື່ນຕື່ມອີກ ໃນໂຄງການທົດລອງຂອງບໍລິສັດການລົງທຶນຂອງສະຫະລັດ JP Morgan Chase ພະນັກງານທີ່ເປັນ Autism ໃນພະແນກ IT ເຮັດວຽກໄດ້ 48 ເປີເຊັນ ໄວກວ່າທີ່ ບໍ່ເປັນ Autism ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 92 ເປີເຊັນ ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ DXC Technologies ໄດ້ພົບວ່າ ຜູ້ສະໝັກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການທົດລອງກັບ ANZ ໄດ້ຕອບແທນມູນຄ່າຂອງ 12 ເດືອນ ພາຍໃນ 5 ເດືອນ ໄດ້ສະແ ດງໃຫ້ເຫັນຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງຈະມາພ້ອມກັບຄວາມທ້າທາຍ ທ່ານ ດຣ Miriam Moeller ກ່າວວ່າ ກະແຈສຳຄັນແມ່ນການເຈາະໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສອດຄ່ອງຂອງ ກັນແລະກັນ
ຕົວຢ່າງວ່າ ຄົນທີ່ມີ Autism ເຖິງແມ່ນວ່າພວກນີ້ອາດຈະມີປັນຫາໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍມີລະບົບລະບຽບ ມີຕັກກະ ແລະ ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງຊັດເຈນ ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ Dyslexia ຫຼື ການມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງຕາ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີທັກສະສູງໃນການຫາເຫດຜົນ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດສູງໃນການແກ້ປັນຫາ ແລະ ນັ້ນແມ່ນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຊັດເຈນຂອງພວ ກເຂົາ ຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍ ADHD ຄົນທີ່ມີ ADHD ສາມາດມີຄວາມຄິດສ້າງສັນສູງ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄິດໃນວິທີທີ່ບໍ່ມີໃຜຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອາດຈະ ປະສົບສິ່ງທ້າທາຍໃນແຕ່ລະມື້ ສຳລັບພະນັກງານບາງຄົນອາດຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງທີ່ເໝາະສົມ ໃນການທົດລອງຂອງ Telstra ຜູ້ຈັດການບາງຄົນໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍການຂຽນແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳເ ວົ້າ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມເວລາໃນຂະບວນການໃນການປະຊຸມ Laura Owens ຄູຝຶກວຽກສຳລັບ Auticon ລາວໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາດ້ານ IT ແລະ ບໍລິສັດນອກອື່ນໆທີ່ Auticon ມີສັນຍານຳ ນາງເວົ້າວ່າການຕີຂອບໃໝ່ໃນສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັ ນສິ່ງທີ່ກີດຂວາງໃນອະດີດ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂັ້ນຕອນການສຳພາດ For example, our recruitment process, we move away from ຕົວຢ່າງວ່າ ຂັ້ນຕອນການຈ້າງງານຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາປ່ຽນຈາກການສຳພາດທີ່ເປັນທາງການ ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າອ າດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຄວາມກັງວົນ ແລະ ນັ້ນມັກຈະເປັນສິ່ງກີດຂວາງຢ່າງໜຶ່ງສຳລັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈະໄດ້ງານ ແລະ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ດຣ Moeller ກ່າວວ່າ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ກໍຈະ ຕ້ອງປ່ຽນໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະຄົນ but it's absolutely critical to recognise that not ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງທຸກຄົນຈະຄືກັນ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ແລະ ບໍ່ຄວນຈ ະຄິດວ່າເຮົາຮູ້ຈັກຄົນນັ້ນ ແລະ ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າຈະສາມາດດັດແປງສິ່ງໃດໄດ້ແດ່ ເພື່ອຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການສຳພາດ ແລະ ຫຼັງການສຳພາດ ຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ ານສະໝອງຫຼາຍຄົນຍັງມີປັນຫາດ້ານວິນຍານທັງ 5 ອີກດ້ວຍ ນັ້ນອາດຈະກ່ຽວກັບແສງສະຫວ່າງ ສຽງ ກິ່ນ ດັ່ງນັ້ນແສງສະຫວ່າງທີ່ອ່ອນກວ່າ ຫູຟັງທີ່ບໍ່ມີສຽງລົບກວນ ຫຼື ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ ສະຫງົບກໍສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈໃນບົດບາດທີ່ຕ້ອງພົບໜ້າລູກຄ້າ ນັ້ນແມ່ນບ່ອນຊາເນເຮັ ດໄດ້ດີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ນາຍຈ້າງຂອງນາງຊາເນ ເຊິ່ງມີ Woolworths ແລະ Recruit ອົມເນຍ ການຈ້າງງານລວມໄດ້ເປີດມິນິຊູເປີມາເກັດໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພະນັກງານສາມາດຝຶກອົບຮົມງານໃນໃຕ້ສະພາບການຄວບຄຸມ ມັ ນເປັນສັນຍານເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຊູເປີມາເກັດໃນການທີ່ຈະຈ້າງຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະໝອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ ຊາເນຢາກເຮັດວຽກກັບ Woolworths ອີກສອງສາມປີ

ສຳລັບແອນໂທນີ ແຜນການຂອງລາວບໍ່ໄດ້ຢຸດກັບອາຊີບໃນໄອທີ ລາວກຳລັງຄິດວ່າຢາກຈະສອນ I would like to be helping our consultants
ຂ້ອຍຢາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີ່ປຶກສາຂອງເຮົາບັນລຸຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢ່າງສະຫງ່າງາມ ຄືກັນກັບຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ເຊຣາ ຄອນທີ ຂ່າວ SBS ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ